ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວທີ່ Facebook ການເຈັບການປ່ວຍ ການໄຂ້ການບໍ່ສະບາຍ ໂດຍສະເພາະການເປັນມະເຮັງທີ່ບຸກລຸກ ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ດັກບໍ່ດີຫຼາຍແທ້ໆ ຖ້າຫາກຜູ້ທີ່ເປັນມັນຈຳຕ້ອງລໍຖ້າການປິ່ນປົວດົນນັ້ນ ບັ ດນີ້ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ລາຍຊື່ການລໍຖ້າການຜ່າຕັດຄື Elective Surgery ແມ່ນຍາວແທ້ໆໃນລັດ New South Wales Elective Surgery ແມ່ນຫຍັງ ມັນກໍຖືກຮຽກໂດຍຊື່ໜຶ່ງອີກວ່າ Planned Surgery ຄືມັນແມ່ນການຜ່າຕັດທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານກະວາງໄວ້ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຟ້າວ ຟັ່ງສຳລັບຄົນເຈັບປ່ວຍ ໂດຍທີ່ວ່າຄົນປ່ວຍລໍຖ້າການຜ່າຕັດນັ້ນໄດ້ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ລາຍຊື່ Elective Surgery ຍືດຍາວນັ້ນມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ຄະນະລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍບົ່ງວາງການຕ້ອງຫ້າມຊົ່ວຄາວໃສ່ກາ ນຜ່າຕັດທີ່ບໍ່ຟ້າວຟັ່ງຈຳເປັນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີຄົນປ່ວຍເຖິງ 100,000 ຄົນໃນລັດ New South Wales ທີ່ກຳລັງລໍຖ້າການປິ່ນປົວນັ້ນຢູ່ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການແພດຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ນີ້ກິນເວລ່ຳເວລາເປັນຢ່າງໄວທີ່ສຸດ 6 ເດືອນຈຶ່ງຈະ ປິ່ນປົວທຸກຄົນນັ້ນໄດ້ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ລາຍຊື່ກໍມີຄົນນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນ ໃຫ້ຮູ້ໄວ້ວ່າຄັນມີປະກັນໄພສ່ວນໂຕແມ່ນບໍ່ໄດ້ລໍຖ້າແບບນັ້ນໃນສະຖານະການອັນປົກກະຕິ ຍານາງ Marian Ray ອາຍຸ 70 ປີ ກຳລັງລໍຖ້າການປິ່ນ ປົວຜ່າຕັດຫົວເຂົ່າຢູ່ ຍານາງເວົ້າວ່າການຜ່າຕັດຫົວເຂົ່າຂອງຍານາງນັ້ນຖືກລົບລ້າງມາແລ້ວ 6 ຄັ້ງ ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຍານາງຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍານາງຢ້ານກົວຢ່າງແຮງວ່າ ຍານາງ ຈະໄປຈົບຢູ່ໂດຍການຢູ່ກິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນ ຍ້ອນທີ່ວ່າຍານາງບໍ່ຄ່ອຍຈະຍ່າງໄດ້ ຍານາງເຈັບປວດ ແລະ ຍາກຊາທີ່ຈະເຄື່ອນທີ່ໂດຍບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານຊູເ ລຍຕ້ອງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ກະທຳການຜ່າຕັດທີ່ບໍ່ເປັນການຟ້າວຟັ່ງ ຈົນວ່າມີຄົນລໍຖ້າການຜ່າຕັດຕ່າງໆ ຈົນລົ້ນເຫຼືອໃນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ການຕ້ອງຫ້າມນີ້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍໂຮງພະຍາບານມີທີ່ນ ອນທີ່ປິ່ນປົວສຳລັບທີ່ມີການກະຕວງວ່າຈະມີຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງມາກມາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ ການຜ່າຕັດຕ່າງໆ ພຽງແຕ່ 23 ພັນລາຍຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນລັດ New South Wales ຄືລະຫວ່າງເດືອນເມສາຫາມິຖຸນ າ 2020 ນີ້ ແມ່ນຜ່າຕັດຫຼຸດລົງ 40 ເປີເຊັນ ຖ້າຫາກວ່າທຽບເທົ່າກັບຄາວປີ 2019 ການລໍຖ້າການຜ່າຕັດອັນບໍ່ຟ້າວຟັ່ງນັ້ນ ໃນລັດວິກທໍເຣຍດຽວນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ 56,000 ລາຍ ແຕ່ Jenny Mikakos ລັດຖະມົນຕີວ່າການສາທາລະນະສຸກລັດວິກທໍເ ຣຍເວົ້າວ່າ ເຂດໃນເມືອງນະຄອນແມລເບີນຈະເລີ່ມປິ່ນປົວການຜ່າຕັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ຂອງເດືອນນີ້ ກັນຍາ 2020 ຍານາງກ່າວວ່າ ພວກຍານາງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບຄົນປ່ວຍຢຶດຢື້ເຖິງການຜ່າຕັດໂດຍ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ໃນແບບທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ຈາກແຕ່ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຄວາມສາມາດກະທຳການຜ່າຕັດຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານໃນເຂດຊົນນະບົດລັດວິກຕໍເຣຍ ທະວີຂຶ້ນ 75 ເປີເຊັນ ດຣ Rob Phair ຮອງປ ະທານສະມາຄົມທ່ານໝໍຊົນນະບົດລັດວິກຕໍເຣຍ ມີຄວາມດີອົກດີໃຈນຳຄວາມສາມາດນັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ບັດນີ້ຍ້ອນທີ່ການກວດຖືກເລັ່ງລັດຂຶ້ນມາກມາຍ ພວກທ່ານສາມາດມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າ ການທີ່ໂຄ ວິດ-19 ຈະລະບາດຂຶ້ນ ແມ່ນຖືກກວດຮູ້ເຫັນລ່ວງໜ້າກ່ອນເວລາ ແລະ ຄົນທັງຫຼາຍສາມາດມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຜ່າຕັດໃຫ້ໂດຍປອດໄພ ໂດຍທີ່ມີຫ້ອງການປິ່ນປົວມາກມາຍ ດຳເນີນວ ຽກງານເຕັມ 100 ເປີເຊັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການລໍຖ້າໃດໆ ທ່ານໝໍຜ່າຕັດກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານລັດ New South Wales ຈົ່ງລົບລ້າງການປິດຫ້ອງຜ່າຕັດໃນຍາມຄຣິສມາສ ຍານາງສາດສະດາຈານ Payal Mukherjee ປະ ທານຂອງໂຮງຮຽນ Royal Australian College of Surgeons ເວົ້າວ່າ ມັນຍາກຊາ ຍ້ອນວ່າເຮັດວຽກດົນນານ ແລະ ມັນຍືດຍາວສະເໝີໄປ ແຕ່ພວກຍານາງເປັນທ່ານໝໍຜ່າຕັດ ໂດຍເຫດນີ້ພວກຍານາງຕ້ອງກະທຳສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະທຳ ເພື່ອໃຫ້ທັ ນການ ແຕ່ຍານາງມາຣຽນ ທີ່ເຈັບຫົວເຂົ່ານັ້ນ ແມ່ນມີພຽງແຕ່ຫວັງວ່າຈະຖືກຮັບເຂົ້າຜ່າຕັດໃນໄວໆນີ້ ຍານາງເວົ້າວ່າ ການຜ່າຕັດອັນບໍ່ຟ້າວຟັ່ງແມ່ນບໍ່ຟ້າວຟັ່ງແທ້ໆ ຖ້າມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ມັນກໍຈະຖືກຮຽ ກວ່າຈຳເປັນ ແລະ ພວກເຮົາທັງໝົດທຳທ່າວ່າມັນແມ່ນການຄັດເລືອກພິເສດ ແລະ ມັນເລີ່ມດີຂຶ້ນແລ້ວ ການລໍຖ້າ ແນວໃດກໍຢ່າ ດີຢູ່ດອກ ເພາະມັນບໍ່ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າ ຝົນມີດ